اهي خبريون هيٺ کڻي اچن. پوء پنهنجي ڀوپن کي ۽ ڪاهنن کي هڪڙي اها ته ٻيون پنج پندرهن ڪوڙيون اچي ٻڌائين. انهن جي ڪنن ۾ آواز ڪن. پوء ڪي ماڻهو منجهيل ڪي ڦاٿل پنهنجي واقعات ۾ وري انهن کي اجايا خواب ٿين. پوء اهي جنن پوء ڀوپن وٽ وڃن. پوء ڀوپا انهن کي اها ڳالهه ٻڌائين هڪڙي سچي سؤ ڪوڙيون.

۽ اهي ملائڪ ڳالهه ڪن ته هاڻي فلاڻي موقعي تي فلاڻي شخص جي هيء قسمت لهندي. اهي جن ۽ شيطان اهو ڪو اکر ٻڌن، اچي هنن کي ٻڌائن. اهڙيون صورتون اهي ٿينديون هيون. الله تعاليٰ ان جي حفاظت ڪري ڇڏي. قرآن جي نازل ٿيڻ وقت ۾ وڏو پهرو هيو. سو هتي الله تعاليٰ فرمائي ٿو ته اهو قرآن پاڪ محفوظ آهي.

سو تون نه پڪار الله سان گڏ ڪنهن ٻئي معبود کي، الله معبود هڪڙو آهي، محبوب حقيقي آهي، ان سان ڪنهن کي شريڪ ناهي ڪرڻو. اهو الله تعاليٰ هدايت ٿو ڪري ۽ فرمائي فتڪون من المعذبين پوء تون پاڻ معذبين ۾ ٿيندين. اهو فرمائين رسول الله صلي الله عليه وسلم کي پر ٻڌائڻو آهي حقيقت ۾ ٻين کي ان الله امر بالمؤمنين بما امر به المرسلين الله تعاليٰ مؤمنن کي به اهو ئي حڪم ڪندو آهي جيڪو رسولن کي معنيٰ رب تبارڪ وتعاليٰ قرآن پاڪ ايڏو مضبوط ۽ ايڏو هڪڙو سخت حڪم لاٿو آهي جو ٻيا ته ٺهيو پر انبيا ڪرام کي به گنجائش ڪانهي ان ۾ خلاف ورزي جي ذري ڀر به خلاف ورزي نٿا ڪري سگهن ۽ اهڙي طرح شيطان جهڙي طرح سان دخل قرآن ۾ ڏئي نٿو سگهي تيئن انبيا ڪرام جي عمل ۾ به شيطان دخل نٿو ڏئي سگهي قرآن پاڪ جي درجي ۾ جيڪڏهن ائين ٿي پوي ها ته ڇوٽڪاري جي ڪا صورت ئي پيدا ڪانه ٿئي ها. ڪير به هجي، ڪيڏو به شخص هجي، الله جي قرآن جي مخالفت ۾ جيڪڏهن ڪو قدم کڻي ها نبي سڳورو ته ان جي ڇوٽڪاري جي ڪا صورت ئي پيدا نه ٿئي. لو تقول علينا بعض الاقاويل الله فرمائي ٿو جيڪڏهن نبي پنهنجي طرفان ڪي ڳالهيون ٺاهي

هينئر انهيء ڳالهه ۾ به ائين ئي سچو سمجهندا، تنهن ڪري انهن تي اڳ ۾ اثر پوي. پوء اهو تنهنجو ماحول ٺهي پوندو. جڏهن اهو ماحول ٺهي ويو ته هڪڙي قوت اچي ويندي انسان کي ڪم ڪرڻ جي. حضرت شاهه صاحب جن لکن ٿا ته هي آيت جڏهن نازل ٿي ته حضور انور صلي الله عليه وسلم جن سڀني قريش کي پڪاريو فعم وخص هڪڙي روايت به اچي ٿي اهڙي نبي اڪرم صلي الله عليه وسلم عام ۽ خاص ماڻهن کي سڏيو. ٻي روايت ۾ اچي ٿو خص و عم، خاص دعوت ڏنو ۽ عام پوء شروع ڪيو ان دعوت کي يا فاطمه انقذي نفسڪ عن النار اي فاطمه پنهنجي نفس کي جهنم جي باهه کان بچاء يا صفيت انقذي نفسڪ عن النار پڦيء کي فرمايو ته صفيه تون پاڻ کي جهنم جي باهه کان بچاء يا بني هاشم انقذوا انفسکم عن النار اي بني هاشم توهان پاڻ کي جهنم جي باهه کان بچايو يا بني مطلب انقذوا انفسکم عن النار اهڙيء طرح عام خاص ڪندا مٿي خاندان وارن سڀني کي سڏيندا انهن کي ٻڌائيندا ويا ۽ فرمايو ته مان محمد توهان سان رشتيداري جي باري ۾ ته جيڪي به مهرباني هجي ڪري سگهان ٿو مگر الله تعاليٰ وٽ توهان کي توهان جو عقيدو ۽ عمل ڇڏائيندو اهو الله تبارڪ وتعاليٰ جي حڪم تي انذر عشيرتڪ الاقربين تي نبي سائين جن پنهنجي رشتيدار کي سڏي ۽ سمجهايو واخفض جناحڪ لمن اتبعڪ ۽ تون پنهنجي بازن کي جهڪاء انهن شخص جي انهن شخصن لاء لمن اتبعڪ جيڪي تنهنجا تابعدار ٿين

عم النبي يا صفيه عمة الرسول افتدوا انفسکم من النار پنهنجي نفس کي جهنم جي باهه کان فديو ڏئي ڇڏايو فاني لا املڪ لکم من الله شيئا مان الله جي طرفان ٻي ڪنهن شيء جو مالڪ نه آهيان هي قرآن توهان کي ٻڌائي سگهان ٿو بس ٻيو ڇڏائڻ جو مان مالڪ توهان کي نه آهيان ڇڏايو پنهنجو پاڻ کي فان عصوڪ جيڪڏهن تنهنجي بيفرماني ڪن فقل اني بريء مما تعملون پوء تون هنن کي ٻڌاء ته مان بيزار آهيان توهان جي سڀني ڪمن کان جهڙا ڪم توهان ڪريو ٿا انهن کان مان بيزار آهيان بڇڙا ڪم توهان جا توهان سان منهنجو تعلق ۽ رابطو تيستائين آهي جيستائين الله جا فرمانبردار آهيو جيڪڏهن الله جي فرمانبرداري توهان ڇڏي ته پوء توهان اسان جي وچ ۾ تعلق ۽ رابطو ڪونهي ڪو اهو رب تبارڪ وتعاليٰ توهان جي حال کي ڄاڻي ٿو ۽ توهان جي دشمنن تي توهان کي غالب بڻائيندو توهان سان پنهنجو امداد ڪندو ماڻهو ان بنياد تي تعلقات کي رکي بي فرمان هجن توڙي فرمانبردار متان مان ڏکيو ٿيان غلط مٽ مائٽ عزيز رشتيدار ماحول فرمانبردار هجي يا بي فرمان هجي مڙئي انهن جي ڪاڻ ڪڍجي متان نقصان پيدا ٿئي اهو غلط آهي

نماز وارن ۾ تون جڏهن اٿين ٿو، جماعت سان گڏجي نماز پڙهين ٿو يا اڪيلو نماز پڙهين ٿو، سڀني صورتن ۾ تنهنجي نقل و حرڪت کي الله تعاليٰ ڄاڻي ٿو. هڪڙي معنيٰ اها ڪئي اٿن. ٻي ساجدين جي معنيٰ هيء آهي ته جڏهن تنهنجا ابا ڏاڏا آدم عليه السلام کان وٺي هليا، انهن جي پشت ۾ تنهنجو نسل رب تعاليٰ محفوظ رکيو، اهي سڀ ساجد ها، نيڪ ها.

اتان ڪن ماڻهن حضور انور صلي الله عليه وسلم جي والدين تي ايمان جو استدلال به ڪيو آهي ته انهن کي الله تبارڪ وتعاليٰ مومن بڻايو هو ڇو ته خوارق عادات جا انهن ڏٺا ان خوارق عادات تي هنن کي ائين سمجه ۾ آيو ٿي ته اسان جي نسل ۾ ڪو تمام اوچو ماڻهو پيدا ٿيندو بس ايترو ايمان ڪافي آهي نجات جي لاء تصديق جنهن کي چئجي انه هو السميع العليم بيشڪ اهو ٻڌندڙ ڄاڻندڙ آهي هر ڳالهه کي ڏسي ٻڌي ٿو، تنهنڪري ڪو سوال ئي پيدا نٿو ٿئي جو توکي ڪنهن ٻئي جي سهاري پنهنجي حفاظت سنڀالڻي هجي، ائين ڪونهي. توهان کي ٻڌايون ڪي جن شيطان جيڪي ڪم ڪندا آهن، جن جنن شيطانن جي متعلق مڪي جا مشرڪ چون ٿا ته اهي ٿا رسول کي ڳالهيون ٻڌائن، الله ٿو فرمائي توهان کي ٻڌايون انهن جي ڳالهه ته اهي ڇا ڪندا آهن؟ توهان جيڪو ڪردار انهن جو ٻڌايو ٿا ته نبيء سان تعلق رکي ۽ اهو قرآن ان کي ٿا سيکارين اهو ته غلط آهي هنن جو ڪردار مان توهان کي ٻڌايان اهو ٻيو آهي انهن ڄڻ ڪن چيو هيو ته ان هذا القرآن شعر هي قرآن شعر آهي ان محمدا لشاعر محمد به شاعر آهي الله تعاليٰ انهن جي ان لفظ کي ٻول کي رد ٿو ڪري فرمائي ٿو ته شيطانن جا جي ڪم آهن سي توهان کي ٻڌايون ٿا جيڪي نبيء سان ڪنهن قسم جو واسطو نه ٿا رکن ۽ نه نبي جي پروگرام سان هل انبئڪم علي من تنزل الشياطين ڇا توهان کي خبرون ڏيان انهن شخصن جون جن تي نازل ٿين ٿا شيطان شيطان اچي لهن ٿا انهن جون ڳالهيون توهان کي ٻڌايون قرآن جو صدق، قرآن جي عظمت، انهي تي تنبيهه فرمايائين. قرآن شريف جيڪو پڙهن ٿا ماڻهو ساجد ۽ تهجد گذار انهن جي ڳالهه ٻڌايائين. انهن جو امام رسول الله صلي الله عليه وسلم جي ڳالهه ٻڌايائين. ان جي جماعت جي ڳالهه ٻڌايائين. هاڻي الله تعاليٰ جيڪا ٻي مخالف جماعت آهي ان جو بيان ٿو فرمائي اهي آهن شيطان وحيء سان انهن جو ڪهڙو واسطو وحي الاهي سان

حديث پاڪ ۾ نبي سائين جن فرمايو، بخاري شريف جي روايت آهي ته شيطان هڪ ٻئي جي مٿان چڙهي آسمان تائين پنهنجي لائين ڳنڍين ٿا. فبدد بين اصابعه اي فرق بين اصابعه هيئن نبي سائين جن آڱرين کي بڻايو، هٿ جون آڱريون هٿ پاسيرو ڪري آڱريون کولي وري ٻيو هٿ پاسيرو ڪري آڱريون آڱرين تي رکي ڊگهي ڪري ڏيکاريائين آسمان تائين ائين ملائڪ چڙهي ٿا جن شيطان چڙهي ٿا وڃن پوء يلقون السمع اتي وڃي ڪن ٿا ڏين، ڪا ڳالهه اتي ملائڪن کان ٻڌن ٿا ۽ انهن جي مٿان هڪڙي اماڙي ٿا شيطان هڻن جنهن ۾ پوء اها اماڙي جيڪا شيطانن تي ملائڪ ٿا هڻن اها اماڙي جڏهن لڳي ٿي اچي ته اهو سڙي ٿو وڃي مٿيون شيطان جنهن اها ڳالهه ٻڌي ڳالهه ٻڌل سان گڏ سڙي ويو ختم ڳالهه ٻڌائي هيٺئين کي پهچائي سڙي ويو اها ڳالهه لهي وئي آؤٽ ٿي وئي

تابع ٿيندا آهن انهن جا گمراهه. شاعر پاڻ ڀلي هدايت وارو هجي، نيڪ هجي، صالح هجي، بزرگ هجي، ڇو ته شعر ڀلن ماڻهن کان به صادر ٿيو آهي. شعر ائين بيان ڪرڻ ڪو گناهه ذاتي طور ڪونهي. شعر ائين ڪلام آهي جيئن نثر، نظم، به ائين آهي. نثر ۾ غلط ۽ جهوٺ نه ڳالهائبو، گندا اکر نه ڪبا، اهڙي طرح نظم ۾ به نه ڪبا. ڪلام جي حيثيت آهي ان کي به. هر ڪلام جواب جي هيٺ آيل آهي. جهڙي قسم جو ڪلام ڳالهائيندو اوهڙو جوابدار آهي انسان تنهن ڪري چڱو ماڻهو ڳالهائي شعر به جيڪڏهن چڱو چئبو الله رسول جي تعريف هوندي مضمونن جو بيان هوندو مسائل جو ٻڌائڻ هوندو رجزيه ڪلام هوندا قومن کي جاڳائڻ مقصد هوندو اهي ته شعر چڱا آهن پر جيڪڏهن ٻيا گندا شعر هوندا جن ۾ ماڻهن کي گندگي جي طرف توجه ڏيارجي شرڪ ۽ ڪفر ان ۾ بڪواس ڪجي

اهڙو ڀلو بزرگ نيڪ صالح شاعر هجي الله تعالي فرمائي ٿو الشعراء اهو آهي جمع هر قسم جي شاعرن تي شامل ٿي ويو يتبعهم الغاوون پاڻ ڀل هدايت وارو هجي گمراهه هجي ته هئي گمراهه باقي هدايت واري جي ڳالهه ان جا گمراهه تابعدار ٿيندا آهن تابعدار گمراهه شعر جو جيڪو تابعدار ٿيو اهو گمراهه توڻي هدايت کي شعر منجهان حاصل ڪري ته به گمراهه آهي. ڇو؟ اهو هن لاء آهي ته سرچشمو هدايت جو هي قرآن پاڪ آهي. هاڻي هڪڙو شخص جيڪڏهن چئي ٿو ته مان هن شعر منجهان هدايت حاصل ڪئي تنهن جي معنيٰ ته هن پنهنجو اصل هدايت جو مرڪز ته وڃايو جتان هدايت آئي معنيٰ، هدايت جي جاء جي مقرر ڪرڻ ۾ غلطي، ان کي به گمراهي چئبو آهي. هڪدم سمجهي ها ته اهو شعر جنهن ۾ مضمون آيل آهي، اصل قرآن جو آهي، تنهنڪري هدايت قرآن جي چئبي. اهو وڃي پنهنجي مرڪز کي ڳولي لهندڙ ٿيو ته شاعرن جي ڪلام مان جيڪي هدايت وارا ٿيندا آهن، سي شعر کي ئي پنهنجو وظيفو سمجهندا آهن. شعر کي ئي رهبر سمجهندا آهن. شاعر کي پنهنجو هادي ۽ رهبر چوندا آهن.

ڇا تون نٿو ڏسين ته اهي شاعر هر واديء ۾ سر ماريندا ڦرندا وتندا آهن، حيران ٿي هلندا آهن. هائم چئبو آهي پريشان ۽ حيران ٿي. هر قسم جي وادي، هر ميدان ۾ سودائي ٿيا ڦرندا وتندا آهن، ڪڏهن ڪهڙي ڳالهه ڪڏهن ڪهڙي. وانهم يقولون ما لا يفعلون شاعر اهڙي ڳالهه چوندا آهن جيڪا ڪندا ڪونه آهن. شاعرن جو ڪهڙو حال آهي؟ هن جو قول جيڪو هوندو آهي اهڙو هوندو آهي جو هن جي حقيقت سان ڪو واسطو نه رکندو آهي. خيالي ڳالهيون پيش ڪندا. پوء جيڪڏهن ڪا چڱي ڳالهه ڪيائون ته اها به کڻي ٿي، پر اڪثر ڪري شاعرن جو رڳو خيالي ڳالهيون بيان ڪرڻ مقصد هوندو آهي. انهم يقولون ما لا يفعلون الا الذين آمنوا مگر جن شخصن ايمان آندو عمل صالح ڪيا اهي ماڻهو وذڪر ذڪروا الله ڪثيرا الله کي ذڪر ڪيائون اهڙا هڪڙا شاعر به آهن جيڪي ايمان وارا صالح عمل وارا الله تعاليٰ جو نالو به وٺن ذڪر به ڪن وانتصروا بعد من بعد ما ظلموا ۽ نصرت ڪن مدد ڪن ان کان بعد جو مظلوم ٿيا معنيٰ ظلم جي باري ۾ هنن هڪڙي قسم جو رد جو شعر ٺاهيو، جيئن حضرت حسان بن ثابت ان مشرڪن ظالمن جي مقابلي ۾ اٿي شعر پڙهندو هو، انهن کي رد ڪندو هو. الله تعاليٰ اهڙي قسم جي ماڻهن کي استثناء ٿو ڪري. معنيٰ استثناء جي معنيٰ هنن کي ان گمراهي کان رڳو ڪڍي ٿو ڇڏي. شاعرن کي گمراهي کان ڪڍي ٿو ڇڏي. مطلب وڃي اهو ٿيو. ته ڪافر ماڻهو پيغمبر کي به ڪڏهن ڪاهن ڪوٺيندا ها ڪڏهن شاعر چوندا ها سو رب تعاليٰ فرمايو ته شاعريء جون ڳالهيون ته تخيلات آهن تحقيق سان ته انهن جو ڪو واسطو ئي ڪونهي ڪو هڪڙي مجلس ۽ محفل کي گرم ڪرڻ ۽ وقتي هڪڙي ڳالهين کي سينگارڻ جي لاء شعر پڙهيو ويندو آهي حالانڪه هي پيغمبر عليه الصلاة والسلام ان جي صحبت ۾ ته قرآن ٿو ملي جو اهو قرآن هزارن ماڻهن کي هدايت نيڪي ۽ نجات ڏي ٿو پهچائي توهان ڪيئن ٿا چئو ته قرآن شريف شعر آهي اها غلط ڳالهه آهي توهان جي شاعر ماڻهو ڪڏهن ڪهڙو اکر ڳالهائيندو ڪڏهن ڪهڙو تعريف ڪندا ته آسمان تي چاڙهي ڇڏيندا جي شڪايت ۾ پوندا ته الائي ڇا جو ڇا چي وڃي مبالغي ۾ بيهي رهندا تنهن ڪري اها ته ڪا ڳالهه ئي ڪانهي باقي اهي شاعر جيڪي دين جي خدمت ڪن ۽ نيڪي بيان ڪن ۽ جڏهن ڪو اهڙو ظلم ڪري ته ان جو جواب شعر ۾ ڏين ۽ اهو شعر عربن جي دور ۾ وڏي حيثيت رکندو هيو قرآن پاڪ انهي شعر جو مقابلو ڪيو ۽ شعر به ناهي تنهن ڪري اهو وڏو ڪمال چئبو جو هنن جي شعر جي حيثيت کي به وڃايائين ان جي مضمون کي به ختم ڪيائين ۽ پاڻ اهو ڪلام شعر نه هجي اهو وڏو ڪمال چئبو قرآن پاڪ جو وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون ظالم اجهو ڄاڻندا هلي ته ڪهڙي ڪهڙي پاسي تي ٿا ڦرن معنيٰ ظالمن کي هن کان بعد خبر پوندي ته انجام انهن جو ڇا ٿو ٿئي جيڪڏهن اهي سچ پچ الله جي ڪتاب کي شعر ۽ نبي پيغمبر کي جادوگر ۽ شاعر چوندا ته پاڻ هنن کي ان بي يقيني ۽ بي اعتمادي ۽ بي فرماني جو نتيجو ڏسڻ ۾ ايندو اهو هوندو انهن جي تباهي جيڪا هلي ظاهر ٿي. حضور پاڪ صلي الله عليه وسلم جن هجرت ڪري آيا. مديني منور ۾ چوڏهين مهيني تي جنگ بدر ٿي. سيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون انهن کي ڏسڻ ۾ آيو ته اٺ ڪهڙي پاسي تي ليٽي پيو. اها خبر پوء هنن کي پئي. الله تعاليٰ فرمائي ٿو ته ايستائين توهان به انتظار ڪريو. هتي سورت شعراء پوري ٿي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

هيء سورت نمل، مڪي مڪرمه ۾ نازل ٿي. هن سورت جو اول مقطعات حروف سان شروعات ٿيل آهي. ان ۾ ٻه لفظ ٿا اچن هڪڙو طاء ۽ سين. حروف تهجي جي عدد جي لحاظ کان طوء جو عدد نم آهي. حضرت موسيٰ عليه السلام جو قصو متصل ٿو اچي ۽ اول ٿو اچي. حضور انور صلي الله عليه وسلم جن کي مڪي مڪرم ۾ الله تعاليٰ معراج جو عروج عطا فرمايو، ملڪوت جو سير ڪرايو ۽ الله تبارڪ و تعاليٰ عبادت جو سلسلو نماز جي صورت ۾ جاري ڪري ڏنو. اها هئي نبي اڪرم صلي الله عليه وسلم جي معراج جي ترقي ۽ هو آسمانن تي ٿيو. هيٺ حضرت موسيٰ عليه السلام جي ڳالهه الله تعاليٰ بيان ٿو ڪري اذ قال موسيٰ لاهله اني آنست نارا حضرت موسيٰ عليه السلام جي ترقيء جو دور ان باهه جي چڻگ کان وٺي شروع ٿو ٿئي باهه جو چمڪارو ڏسڻ ۾ ۾ آين جنهن تي فرمايو ته مان باهه کي محسوس ڪيو آهي ۽ مان انهيء ڏي وڃان. براق، برق، وڄ جي چمڪاري کي ٿو چئجي. نبي اڪرم صلي الله عليه وسلم جن جي معراج جي شروعات براق سان ٿئي ٿي. حضرت موسيٰ عليه السلام جي معراج جي شروعات پري کان باهه ڏسڻ جي چمڪاري سان ٿئي ٿي ۽ اهو نائين ۾ ٿيو آهي. اهي جي عدد مان ائين سمجهه ۾ ٿو اچي ته رب تبارڪ وتعاليٰ حضور انور صلي الله عليه وسلم جن کي سندس جيڪا ترقي آهي معراج جي انهي جو وقت ٻڌايو آهي ۽ ائين ٻڌايو آهي ته اهڙيء طرح سان جيئن حضرت موسيٰ عليه السلام کي اسان نبوت ۾ ترقي ڏني هن جو معراج هو طور جبل تي حضور انور صلّي الله عليه وسلّم جو ٿيو عرش عظيم تي هي آهي ابتدائي مرحلو ترقيء جو نبوت کان بعد ۽ ٻيو آهي سين سين جي عدد کي جيڪڏهن ڏسجي ٿو ته سين جو عدد آهي سٺ نبي اڪرم صلي الله عليه وسلم جي عمر جڏهن سٺ ورهيه جي ٿئي ٿي، الله تبارڪ و تعاليٰ کين فتح مڪي ٿو عطا فرمائي ۽ پوء حڪومت، بتن کان آزادي، ڪعبة الله شريف مان مظالم ۽ ملڪ منجهان ظلم دفع ڪرڻ، اسلامي الاهي قانون جو رواج، اهو حضور انور صلي الله عليه وسلم جي سٺ ورهيه کان پوء مڪمل طرح شروع ٿو ٿئي. اهڙي طرح الله تعاليٰ اڳتي هلي حضرت سليمان عليه السلام ۽ دائود عليه السلام جي حڪومت ٿو ٻڌائي، جيئن انهن کي حڪومت ڏني هيسي، اهڙي حڪومت توکي به ٿيندي، مگر انهي ۾ سٺ ورهين جي عمر تي اچو. طٰس، ان جي معنيٰ اها ٿي، ٻه بشارتون. تلڪ آيات القرآن وڪتاب مبين يبين الوعد والوعيد. واعدو اهو آهي ۽ وعيد ڪفار جي لاء ٿيو انهي ۾ ۽ واعدا اهي آهن جيڪي ٻڌايا ويا تلڪ آيات القرآن و ڪتاب مبين هدًي اهو اسم فاعل جو صيغو آهي قرآن پاڪ جو نالو هدًي بمعنيٰ هادٍ اهو به آهي جيئن الله تعاليٰ فرمائي ٿو الف لام ميم ذالڪ الڪتاب لا ريب فيه هدًي اهڙي طرح ساڳو اهو اسم قرآن جو اهو اسم صفاتي هتي بيان ٿيو

وضو جي ادائگي، طهارت ۽ پاڪائي، الله تعاليٰ نبي پاڪ صلّي الله عليه وسلّم کي خود فرمايو آهي، وثيابک فطهر والرجز فاهجر، پليتي پنهنجي بدن تان پري ڪر ۽ ڪپڙن کي به صاف رک، جيڪڏهن ڪپڙا نجس هوندا ته پوء انهي ۾ نماز جو فريضو ادا ٿي وڃي ٿو يا نه؟ بعض علماء وٽ نماز جو فريضو ادا ٿي وڃي ٿو، جيئن امام مالڪ رحمة الله عليه چوندو آهي ته هڪڙو آهي اجر، ٻيو آهي وزر. وزر نماز جي فرض جو لهي ويندو انهيء شخص تان، باقي اجر ٿيندو طهارت سان. عمداً پڙهندو ته اهو ڪفر ۾ داخل ٿي ويندو، پر اهل ظواهر هڪڙا آهن، اهي چوندا آهن ته انهيء ۾ به ماڻهو جو فريضو لهي ويندو آهي، اجر نه ملندو آهي، مگر پڇا هن کان لهي ويندي. بهرحال اهو هڪڙو توهان کي مان مذهب ٻڌايو. اسان کي جيڪي حضور انور صلي الله عليه وسلم جي سيرت منجهان ۽ احاديث منجهان ملي ٿو، ويل الاعقاب من النار فرمائن ٿا ته کڙين تي جيڪڏهن ٿورڙو چمڪارو ڏسڻ ۾ آيو ته فرمايون ته انهن جي لاء جهنم جي باهه آهي جو هنن پير ڌوتا ها تڪڙ ۾ ڪجهه کڙيون ٿورڙيون رهجي ويون فرمايون ته توهان جي هن کڙين جي لاء ويل جي وادي آهي جهنم ۾ باهه جي ته هتان سمجهه ۾ آيو ته عذاب کان نجات نه ملي بنا وضوء جي ۽ ٿورڙو ذرو بچڻ معنيٰ وضو جو ضايع ٿيڻ آ. رفع ڪل جو جميع اجزاء سان ٿيندو آ. رفع ڪل جو بعض بعض اجزاء سان ٿيندو آ. جيڪڏهن ڪجهه اجزاء ٿورڙا رهجي ويا وضوء جا تڏهن به سمجهو ته وضو نه ٿيو جهڙي طرح سمورو وضو نه ٿيو. تنهن ڪري پاڪائي جو گهڻو خيال رکو. ٻيو اڄ اسان جي هن ملڪ ۾ خاص ڪري گرمي آ تنهن ڪري طهارت جو خيال رکڻ تمام ضروري آهي. ۽ پيشاب کان بعد جيڪي قطرات اچن ٿا ان قطرات جي حفاظت ڪرڻ جنهن جاء کان پيشاب نڪري ٿو اها هڪڙي ڳت ڳوٿري آهي مٿي جنهن کي مثانو ٿو چئجي ان مثاني کان وٺي پيشاب جي خارج ٿيڻ تائين وچ ۾ هڪڙو رستو آهي نالي آهي جا اها نالي آلي ٿي وڃي ٿي جڏهن پيشاب ڪجي ٿو ته اتان رستو ٺاهي نڪري ٿو اچي ان ساري دڳ کي آلو ڪري ٿو اچي هاڻي جيڪڏهن ماڻهو پيشاب ڪري ختم ڪندو ان ختم ڪرڻ کان بعد وٽ ڌوئي اٿندو ته اها آلي نالي مٿي ته ڪونه چڙهي ويندي اها آهستي آهستي هيٺ رسندي ۽ سمندي تنهن ڪري لازمي طرح سان ڪپڙا پليت ٿيندا پر جيڪڏهن انهي وچ ۾ وضو ڪري ويندي ته وري وضو ڀڄي پوندو ڇو ته خروج نجاست سان وضو ڀڄي پوندو آهي اهو تمام هڪڙو وڏو مسئلو آهي جنهن ڪري اڪثر نمازون نٿيون ٿين يقيمون الصلاة ۾ اهي شيون داخل آهن معنيٰ نماز کي پنهنجي سڀني احڪامن سميت طهارت ۽ تقويٰ سميت ان کي پورو ڪرڻو آهي. اهو تمام هڪڙو وڏو مسئلو آهي احتياط جو، تنهن ڪري وٽ ڪرڻ ۾ گهڻو خيال ڪرڻ گهرجي. حضور انور صلي الله عليه وسلم جن نماز پڙهندا هئا، پوء حصر پئجي ويندو هن، صفا بند ٿي ويندا هئا، قرآن شريف نبيء کي جو نه اچي ته وڏي ڳالهه چئبي نه. پوء پاڻ فرمائيندا ها ته توهان جي وضوئن ۾ نقصان آهي تنهن ڪري ان جو حصر ٿو پوي فرمايو رسول الله صلي الله عليه وسلم هي روايت ترمذي شريف ۾ ٿي اچي حصر جي روايت ويؤتون الزڪات ۽ انواع زڪات کي به ادا ڪن ٿا زڪات گهڻن قسمن جي زڪات آهي جيڪي به جميع انواع زڪات جا آهن پنهنجي پنهنجي مستحقين کي ڏين مال جي زڪات پئسي ۾ زڪات اهڙي طرح سان جا مال مويشي ۾ زڪات آهي اهي سڀ زڪواتون آهن جيڪي انهن پنهنجي حقدارن کي ڏنيون وهم بالآخرت هم يوقنون ۽ آخرت ۾ يقين ڪندڙ آهن ۽ زڪوات جو اکر آيو آهي مڪي مڪرم ۾ مڪي مڪرم ۾ زڪوات جو مطلب اهو ته جيڪو فاضل مال آهي ماڻهو جو سو سارو خيرات ڪجي پنهنجي حاجات ۽ ضروريات کي بر وقت پورو ڪجي ۽ ان کان باقي بچت جيڪو به ٿي پوي سو اهو ختم ڪجي اهو آهي وبالآخرت هم يوقنون آخرت جو يقين رکڻ وارن جي لاء زڪوات جو ادا ڪرڻ نماز جو قائم ڪرڻ بشريٰ اهي سڀ مومنن جي لاء آهن ۽ مؤمن انهي کي ٿو چئجي، هڪڙي پاسي ڏي الله سان عبادت ۾ راسخ آ، ٻئي پاسي ڏي خدا جي مخلوق سان زڪوات ڏيڻ ۾ صادق آ ۽ ٽئين پاسي ڏي پنهنجي انجام ۽ نتائج تي نظر ڪرڻ وارو آهي ۽ ان تي يقين ٿو رکي. ان الذين لا يؤمنون بالاخره اها جماعت آ جيڪا وڏي ۾ وڏي جماعت آهي جيڪا قرآن پاڪ جي ان آيات کي کڻي هلندي ۽ الله تعالي انهن کي فتوحات به نصيب ڪندو ۽ انهن کي حڪومتون به ڏيندو، عدليه به دنيا ۾ قائم ڪرائيندو.

معنيٰ پنهنجي برن عملن جي اندر هو هميشه ٽڪرندا ۽ ڦرندا رهندا، انهن کي عمهه لڳل هوندو. تردد في الضلالة والتحير في السبيل، رستي ۾ حيراني، گمراهي ۾ تردد، موٽي موٽي اچي گمراهي ۾ پوي ۽ جيڪو رستو وٺي ٿو هلي، ان ۾ حيران ٿو رهي.

الله تعاليٰ جيڪو حڪيم آهي خبير ان جي طرف کان، لدن معنيٰ ويجهو، اوڏانهن ٿو اچي. حڪيم حڪمت وارو آهي، خبردار آهي، عليم علم وارو آهي، انهيء رب جي پاسي کان تو کي ملي ٿو. مطلب ته اهي گمراهي ۾ ڀٽڪن ٿا ۽ توهان کي قرآن آهي، تنهنڪري قرآن شريف جي ڪري توهان جي رهبري ٿي. هنن قرآن کي نه ورتو، تنهنڪري هو گمراهه رهيا ۽ پنهنجي حيرانيء ۾ متردد ۽ پريشان رهيا. اهو ته سارو فرق آ. مطلب هي آ ته توهان الله جو شڪر ڪريو جو ان عليم حڪيم سڀ کان زياده عظيم الشان توهان کي ڪتاب مرحمت فرمايو جنهن کان هر وقت توهان کي تازه بتازه فائدا ۽ هدايتون ملنديون رهن ٿيون ۽ مؤمنن جي لاء بشارتون مڪذبين کي عبرتناڪ واقعات ۽ سزائن جا يقين ان کي وعيد ڏنا ٿا وڃن جيئن سچن جي دل مضبوط رهي ۽ اهي ماڻهو طاقتور ٿين ۽ ڪوڙ جي جيڪي حمايت ڪرڻ وارا آهن ۽ ڪفر جي حمايت ڪرڻ وارا آهن انهن کي پنهنجي بدانجامي تي مطلع ٿيڻ گهرجي اڳتي الله تعاليٰ حضرت موسيٰ عليه السلام جو واقعو ٿو بيان ڪري جنهن جو اشارو اڳي مان ڪيو آهي ۽ ان جي مقابل جو انجام ٻڌايو ٿو وڃي فرعون جو ائين الله تعاليٰ نبي نبي سائين کي به فرمائي ٿو ته تنهنجو ۽ تنهنجي جماعت جو ۽ وري تنهنجي جماعت جي مقابلين جو انجام اهڙو ٿيڻ گهرجي جيئن فرعون جو پاڻ فرمائن ته فرعون هذه الامت ابو جهل اڳتي حضرت موسيٰ عليه السلام جو واقعو ۽ ان جي ڪاميابي هتي نبي اڪرم صلي الله عليه وسلم کي ابوجهل جي شڪست ۽ سندس ڪاميابي جو راز ان ۾ رکي ۽ ڳالهه ٿو ڪري اذ قال موسيٰ لقومه جنهن وقت ۾ موسيٰ عليه السلام چيو پنهنجي قوم کي ان پنهنجي قوم کي ڳالهه ٻڌائي اذ قال موسيٰ لأهله پنهنجي اهل کي چيائين جو حضرت موسيٰ عليه السلام تنهن وقت مدين کان واپس آيو آهي وادي طوٰي جي قريب پهتو آهي سردي جي حالت هئي انڌيري رات هئي ۽ بادل ۽ ڪڪر ڇايل هيا ۽ سندن گهر واري کي درد زهه جي تڪليف ٿوري ٿوري اڀرڻ لڳي ان وقت ۾ حاجت پئي ته ڪجهه توقف ڪجي ڇو ته رستي ۾ هلڻ به مشڪل ٿي پيو اوندهه انڌيري جي ڪري ٻيو مريض ماڻهو ٿي پيو ۽ هن کي ٿڌ جي تڪليف تنهن کان سواء پوء حضرت موسيٰ عليه السلام ڪوشش ڪئي رستو به ڀلي ويو ته رستو به حاصل ڪجي ۽ گرمي به حاصل ڪجي هيڏي هوڏي ڏسڻ سان هن کي پري روشني نظر آئي پوء ان روشني جي تعاقب ۾ لڳو ۽ پنهنجي گهر وارن کي ٻڌايائين اذ قال موسيٰ لأهله جڏهن چيو موسيٰ عليه السلام پنهنجي گهر وارن کي اني آنست نارا مان باهه ڏٺي آهي آنست اي ابصرت اهل بمعنيٰ پنهنجي جيڪا زوجت وغيره يا ولد اولاد هيس جو مدين کان هاڻي مصر ڏي پيا اچن ڪنهن علاقي ۾ وڃي رهن ها گمنام طريقي سان رهن ها مصر ڏي پنهنجو ملڪ هو اتي عزيز رشتيدار هيا وقت ڪافي گذري چڪو هو فرعون جو آمهو سامهون اچڻ لازم ڪونهي تنهن ڪري اهو سوال پيدا نه ٿيندو ته جڏهن الله تعاليٰ ٿو موڪليس ته تون وڃ فرعون ڏي اتي چئي ٿو ته مان ڪيئن ويندس جڏهن منهنجي هي حالت آهي ته پوء مصر ڏي ڇاجي لاء پيو اچي اصل ڳالهه اها ته ڪنهن ملڪ ۾ رهڻ هڪڙي شيء آهي بادشاهه جي سامهون وڃڻ ٻي شيء آهي اهو اعتراض ڪونهي سآتيڪم منها بخبر اي جو مان تهان وٽ آڻيندس ڪا خبر ڪو دليل ڪو رستي جو رهبر ڪو ڏس اهڙي ڪا خبر پهچي وڃي

فلما جاءها جڏهن آيو اتي نودي اتان آواز آيو ان بورڪ من في النار ته اها ذات برڪت واري آهي جيڪا جو آهي باهه ۾ معنيٰ باهه ۾ هڪ ذات آهي برڪت واري معنيٰ باهه باهه ڪانهي مطلب ته اها هڪڙي برڪت واري ذات آهي ومن حولها ۽ ان جو ارد گرد ۽ ماحول سارو اهو برڪت وارو آهي معنيٰ هيء هئي ته حضرت موسيٰ عليه السلام کي الله تبارڪ وتعاليٰ ٻڌايو ته هتي برڪت آهي، هتي خير آهي، هتي ملائڪ آهن جيڪي اردگرد هن باهه جي چوڌاري آهن ۽ يا اها معنيٰ آهي يا ته خود حضرت موسيٰ عليه السلام من حولها ۾ داخل آ تنهنڪري تون به برڪت وارو آهين اها معنيٰ به ٿيندس من حولها جي معنيٰ سبحان الله الله پاڪ آهي رب العالمين پاڪائي الله جي آهي جهانن جو پروردگار انهي رب تبارڪ وتعاليٰ جي پاڪائي آهي تنزيهه آهي عما لا يليق به هو متنزه عما لا يليق به رب کي جيڪي شيون لائق ڪونهن انهن سڀني شين کان پاڪ آهي مطلب ان جو هي آهي ته متان توهان کي اها ڳالهه سمجه ۾ اچي اهو وڻ اها باهه اهي چڻگون خدا آهي نه نه الله تبارڪ وتعاليٰ ان حد کان محدود کان اهڙي قسم جي ظهور کان به خدا پاڪ آهي

هو پنهنجو وجود ظاهر ڪيو اٿئي ڪنهن جامي ۾، ڪنهن وڻ ۾، ڪنهن پپر ۾، ڪنهن ڳئون ۾، ڪنهن باهه ۾، ڪنهن ستاري ۾، ڪنهن چنڊ ۾. اهو هڪڙو آهي اهو مسئلو رب تبارڪ و تعاليٰ جي متعلق عقيدو عالم جي اندر ڪيترين قومن جو خاص ڪري آريا قوم انهن جو اهو خيال هوندو هو حلولي ۽ ٻيا وري اهي آهن جيڪي چوندا آهن ته ترقي ڪري مٿي چڙهي وڃي حضرت عيسيٰ عليه السلام الله بڻجي ويو حضرت عزير خدا بڻجي ويو معنيٰ خدا هيٺ لهي آيو اچي هن مخلوق کي پاڻ سان ڳنڍين، پاڻ اچي مخلوق سان ڳنڍيون يا مخلوق کي مٿي ڪري ۽ انهن کي پوء پاڻ سان ملائين. معنيٰ شرڪ ۾ شرڪ ۾ هبوط ڪري هيٺ اچي ظهور ڪيائين يا شيء کي صاعد ڪري مٿي ۽ پاڻ سان ملائين ته شرڪ هبوطي شرڪ صعودي شاهه صاحب لکن ٿا اهو ٻن قسمن جو ٿئي ٿو. انه انا الله بيشڪ اهو الله مان آهيان العزيز زبردست الحڪيم حڪمت وارو معنيٰ توسان ڪلام ڪرڻ وارو مان آهيان پر اڳ ۾ تنزه الله تعالٰي پنهنجو بيان ڪيو آهي ته متان حضرت موسيٰ عليه السلام ڪو طرف ڪا جهت ڪا ڪو جسم ڪا صورت ڪو رنگ ڪو سمات حدوث ذات پاڪ باري تعالٰي جي لاء محسوس ڪري آگ ۾ جيڪا تجلي پئي نظر آئي ۽ باهه جي اندر جيڪو شعلو هيو اهو حقيقت ۾ رب تبارڪ وتعاليٰ ته ڪونه هو اهو ته رب تبارڪ و تعاليٰ جي ڪليم جي تجلي جو تاثير هو جيڪو تاثير مخلوق آ. ڪليم جي جيڪا ڪليم آ پاڻ صفت رب تعاليٰ جي ثابت قديم آ ڇو ته الله تعاليٰ جون صفتون قديم آهن انهن جا تجليات حادث ٿين ٿا جيئن شاهه صاحب ٻڌايو آ مان ان جي مٿان تحقيق به ڪئي آ. جهڙي طرح هڪڙي سج سان روشني آ ٻي روشني هي زمين تي پيل آ هيء زمين تي روشني حادث آ سج جي بنسبت جيڪا سج جو وجود جرم آهي يا سج سان جيڪو متصل نور آهي. ان جي بنسبت هيء روشني حادث آ ائين سمجهڻ گهرجي. اهو مولانا آب حيات جي اندر انهيء قسم جو مثال ڏنو آهي قدم ۽ حدوث جو. مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوي والق عصاڪ ۽ تون پنهنجي لٺ ته اڇل رب تبارڪ وتعاليٰ هتان هن سان سندس ڪلام ڪرڻ کان بعد انبياء ڪرام کي جيئن نبوت جا آثار ڏنا ويندا آهن اها ابتدا هتان ٻڌائي ٿو فرمائي ٿو ته الق عصاڪ لٺ ته پنهنجي اڇل فلما رآها جڏهن ڏٺئينس تهتز اها پئي لهر ڪري هز چئبو آهي لڏڻ کي لهر پئي ڪري ڪانها جان ڄڻ ته جان آهي ڄڻ ته نانگ آهي هڪڙو بل آهي اهڙيء طرح سان حضرت موسا عليه السلام کي ان جي سرعت حرڪت جي اها تشبيح اهڙيء طرح سان ٿي مدبرا ولي مدبرا موسا عليه السلام نانگ جو ڏٺو ته حضرت موسيٰ عليه السلام کي جيئن باهه جي صورت نظر آئي هئي ۽ ان کي باهه سمجهيائين اهڙي طرح هتي نانگ جي صورت نظر آئي ته ان کي نانگ ئي سمجهيائين باهه جي صورت نظر آيس ته ان باهه کي کڻڻ آيو حقيقت ڇا آهي اها ته الله جي حوالي هتي لٺ اڇليائين رات جو وقت آهي لٺ اڇلڻ سان نانگ نظر آيو ان اها معنيٰ ته ڪانهي ته ڪا اها لٺ ڪا نانگ بڻجي پئي آهي ايترو انتقال ذهن جو نه به ٿي سگهي ولي مدبرا ۽ ڦريو پٺي ڏئي ولم يعقب نه پيو مڙي ڪري ڏسي سمجهي پيو ته نانگ اهو خوف طبعي آهي اهو خوف طبعي نبوت جي منزل گاهه لاء مخالف ڪونهي ڪو ڇو اهو خوف طبعي ٿيندو آهي حضور انور صلي الله عليه وسلم جن کي جڏهن اقرا باسم ربڪ جو قرآن شريف نازل ٿيو ته پوء ايتري قدر بار پئجي ويو حتيٰ ترعد فرائصه نبي سائين جن جون هي ڦڻيون به پيون ڦرڪن جو فرمائن پيا زملوني زملوني منهنجي مٿان ٽپڙ وجهو اهو خوف طبعي آ ۽ اهو نبوت جي شان جي خلاف ۽ منافي ڪونهي ڪو يا موسا الله تعاليٰ جي طرفان حڪم آيو ته

ڪا ڳالهه ئي ڪانهي جو لٺ کان ڊڄجي، نانگ کان ڊڄجي، ڪنهن مخلوق کان ڊڄجي. جڏهن خالق سان تعلق ٿي ويو ته اتي دل کي انتهائي طرح سڪون ۽ آرام سان بيهارڻ گهرجي پر هي هڪڙي طبيعت هئي جيڪا پراڻي طبيعت هئي تنهن جو اثر الله تبارڪ و تعاليٰ انهي حڪم سان زائل ڪرڻ گهريو. مقصد ان منجهان هي هيو ته سڀاڻي فرعون سان هلي مقابلو ڪبو انهي فرعون کان ڊڄڻو ڪونهي اصل ڳالهه اها آهي. اني لا يخاف لدي المرسلون، رسول مون وٽ نه ڊڄندا آهن، جن کي مقام حضور جو حاصل آ، انهن وٽ خوف جي ڪا ڳالهه ئي ڪانهي، ڇو ته رب تبارڪ وتعاليٰ ڪنهن کان خائف ڪونهي، پوء ان جو حضور به خائف نه هجڻ گهرجي ته جيڪو حضور ۾ پهچي ان کي به غير کان خوف نه ڪرڻ گهرجي، باقي تمن جيڪا اضطرار ٿئي ٿو طبعي، ان اضطرار طبعي کي تضاد ڪونه چئبو انهيء مقام سان. الا من ظلم، ها جنهن شخص ظلم ۽ زيادتي ڪئي هجي، ثم بدل حسنا ان کي پوء مقام حضور حاصل ٿئي جو ان ايڏي نيڪي حاصل ڪئي جو وڃي ان نيڪي کي پهتو بعد سوء ان برائي کان بعد برايون ختم ٿي ويون مطلب ته اڳي هن کي هاڻي نيڪي پهچي وئي اڳي برائي هئي برايون هن جون ختم ٿي ويون اهو ماڻهو به مستثنا آهي فاني غفور رحيم جو بيشڪ مان بخشڻ وارو آهيان ۽ مان مهربان آهيان اها استثنا حقيقت ۾ منقطع آ يعني خدا جي حضور ۾ پهچي ڪري خوف ۽ انديشو صرف انهيء شخص کي هجڻ گهرجي جو ڪوئي زيادتي يا خطا ۽ تقصير ڪندو هجي. هاڻي حضرت موسيٰ عليه السلام ڪا اهڙي خطا ڪانه ڪئي هئي جو مستثنيٰ منه اهڙي قسم جي هجي، تنهنڪري هن کي مستثنيٰ منقطع ٿو چئجي، معنيٰ جيڪو ڊڄندڙ هجي سو ڀلي اهڙي قسم جو هجي، پر موسيٰ عليه السلام ته انهي قسم مان ناهي، تنهنڪري ان کي ته هجڻ به نه گهرجي. مطلب اهو آهي. فاني غفور رحيم پوء بيشڪ مان غفور رحيم آهيان مهربان آهيان جيڪڏهن ڪو دل سان توبه ٿو ڪري ۽ نيڪين پنهنجن کي آڻي ٿو برائي کي ختم ٿو ڪري ته بس ان جي ڪاميابي آهي بعضن جو چوڻ آهي ته مستثنيٰ متصل به ٿي سگهي ٿي ڇو ته حضرت موسيٰ عليه السلام هڪڙي ڪافر کي ڇڏائيندي ماريو هو تنهن ڪري مستثنيٰ متصل ٿي سگهي ٿي ڳالهه ڪا اهڙي ناهي ڇو ته رب تبارڪ وتعاليٰ ان کي ڌوئي معاف ڪيو هو، ٻيو ارادي ڳالهه به ڪونه هئي، بهرحال هڪڙو دل جي اندر ماڻهو کي خيال رهي ٿو، تنهنڪري جن مستثنيٰ متصل ڪئي آهي، انهن به ڪا غلطي ڪانه ڪئي آهي. وادخل يدک في جيبک تون هي ٻي نشاني داخل ڪر تون پنهنجي هٿ کي پنهنجي گريبان ۾ تخرج بيضاء نڪرندو سفيد ٿي من غير سوء ڪو عيب نه هوندو ڪا بلڪل صاف صفائي هوندي ان ۾ سوء معنيٰ ڪو مرض هجي ڪو به هجي ڪڏهن ڪڏهن برص جي ڪري اڇو هٿ ٿي پوندو آهي ماڻهوء جو اها ڳالهه ڪانه هوندي هاڻي اهي ٻه ٿيون في تسع آيات اليٰ فرعون ٻيا نو معجزا هڪڙا ملندا اڳتي فرعون جي سامهون توهان وڃو نو معجزا ملندا جيڪي مقابلي جي لاء آهن ان سان به تائيد ٿيندي هي ٻه سردست ڏيکارڻ جا آهن

انهم ڪانوا قوما فاسقين اهي بي فرمان فاسق قوم هئي يهودين جي ان جي فرعون واري انهن ڏي الله تعاليٰ حضرت موسيٰ عليه السلام کي اهڙا ڀلا معجزا ڏئي مضبوط ڪري موڪليو فلما جاءتهم آياتنا مبصرة جڏهن اسان جون آيتون هنن وٽ پڌريون ظاهر ٿيون اچي مبصرة معنيٰ چٽيون آيتون اهي هنن وٽ کڻي آيو قالوا هذا سحر مبين چيون ته هي جادو آهي پڌرو حضرت موسيٰ عليه السلام جي مٿان جادوگري جو هنن جي تهمت لڳائي ڇو ته موسيٰ عليه السلام کي اهڙي قسم جو معجزو ته الله تعاليٰ ڏنو هيو جيڪو انهن جي جادو کي مات ڪري ۽ ختم ڪري ائين ٿي پيو هو لٺ منجهان نانگ بڻجي پوي هٿ جو ڏيکاريو ته نوراني چمڪدار ٿي پوي موٽي وري قلب پنهنجي تي رکندو هو ته اهو ان جي روشني وغيره ٻيو ته سڄي اندر سميٽجي قلب ڏي هلي ويندي هئي

انڪار ڪيون واستيقنتها وچ ۾ حال آيو انڪار ڪيون اهڙي حالت ۾ جو دل انهن جي تسليم ڪري چڪي هئي انڪار ڪيون ظلما وعلوا بي انصافي ۽ غرور کان ظلم جي ڪري ۽ غرور جي ڪري هن کي بلندي غرور هو متڪبر هيا ماڻهن کي ظلم ڪندا هيا فانظر ڪيف کان عاقبة المفسدين ڏس ڪيئن ٿيو انجام خرابي ڪرڻ وارن جو يعني حضور انور صلي الله عليه وسلم جن سان مقابلا ٿيا ۽ انهن جي دلين ۾ اها ڳالهه ويٺل هئي ته جيڪي اسان کي ڳالهه ڪري ٿو سا بلڪل سچي ٿو ڪري پر پوء ظلم ۽ علو جي ڪري انهن به ائين تڪبر ڪيو انهن جو انجام الله تعاليٰ ٻڌائي نبي اڪرم صلي الله عليه وسلم جي مقابلن جو انجام ٻڌائي ٿو ته ائين ٿيندو

نبوت وڏي نعمت آ ۽ نبوت سان تعلق ۽ نبوي علم ۽ دين جو علم وڏي نعمت آ، شڪر جي لائق وڏي ۾ وڏي اها نعمت آهي، لازوال نعمت آ ۽ شڪر الله تعاليٰ جو به اهڙو ئي وڏو آ جيڪو ڪرڻ گهرجي انهي مالڪ جو. چيائون الله جي تعريف الذي فضلنا جنهن اسان کي فضيلت ۽ بزرگي ڏني آهي. عليٰ ڪثير من عباده ڪيترن ٻانهن تي، ڇو ته علم دائود عليه السلام کي جيڪو مليو ۽ اهڙي طرح سليمان عليه السلام کي ان جو اثر اهو هو ته الله تبارڪ وتعاليٰ جي انعامات جو شڪر ڪن ۽ نعمت الاهي تي شڪر ڪرڻ خود اصل نعمت آهي وري انهيء نعمت

ڏنوسين اسان دائود عليه السلام کي سليمان عليه السلام کي علم چيائون الحمد لله الذي فضلنا جنهن اسان کي بزرگي ڏني علي ڪثير من عباده پنهنجي ڪيترن ٻانهن تي المومنين جيڪي مؤمن ايمان وارا ٻانها انهن تي رب تعالي پنهنجو احسان ڪيو انهن جي مٿان اسان کي فضيلت ڏني نبوت جو انعام عطا فرمايائين علي ڪثير جو مطلب هي آهي ته اڪثر جيڪي ان وقت جا ماڻهو هئا انهن تي فضيلت

ٻي معنيٰ ورث معنيٰ وارث ٿيو، سليمان عليه السلام دائود جو، دائود عليه السلام جو پٽ سليمان عليه السلام وارث ٿيو. هاڻي جيڪڏهن ورثو دين جو چئجي ته اها نبوت آهي، رب تبارڪ وتعاليٰ عطا ڪئي حضرت سليمان عليه السلام کي ۽ جيڪڏهن دنيا جو ورثو چئجي ته انبيا ڪرام لا نورث ما ترڪنا صدقة انبيا ڪرام نبي سائين فرمايو ته اسان نبيان جي جماعت جو ورثو ڪونه ٿيندو آهي جيڪو ڇڏيندا آهيون سا خيرات هوندي آهي تنهن ڪري هتي ورثو دنيا جو ته ڪونه وٺبو، جيڪڏهن دنيا جو ورثو وٺجي ته الله تعاليٰ رڳو سليمان عليه السلام کي وارث بڻايو، جڏهن ته سليمان عليه السلام کي ٻيا ڀائر دائود عليه السلام جا پٽ به هيا. ڪتاب لکن ٿا اٺن تائين روايت لکن ٿا پٽ هيا، ڪي اڃا وڌيڪ ٿا لکن. بهرحال ته هڪڙو وارث ڇو ٿيو جيڪڏهن دنيا جو ورثو آهي ته نبين جو ورثو ٿيندو ڪونهي ۽ جيڪڏهن ورثي جي معنيٰ دنيا ۽ دولت ۽ ملڪيت جو ورثو وٺجي ۽ بادشاهي ۾ حصا وٺجن ته پوء ته سڀني جا ٿيڻ گهرجن ها تنهن ڪري هتي چئبو ته دين جو ورثو آهي ۽ دين ۾ به اهو نبوت جو ورثو الله تعاليٰ فرمائي ٿو اسان سليمان عليه السلام کي وارث بڻايوسين ۽ اهو ته جنهن کي خدا بڻائي اهڙي طرح نبي اڪرم صلي الله کان بعد جيڪا خلافت هئي سا دنيا جو ورثو نه هو پر دين جو ورثو هو الله تعاليٰ جن جن کي وارث بڻايو جن کي وارث نه بڻايو خلافت راشده ۾ آندو تقدم تاخر به من الله هيو اهو جيڪڏهن اهو تقدم تاخر ائين نه مڃجي حضرت علي سائين کي مستقل رڳو خليفو ڪري مڃجي ته پوء واعدو پورو نٿو ٿئي وعد الله الذين آمنوا منڪم الذين آمنوا وعملوا الصالحات منڪم ليستخلفنڪم في الارض ته اسان تهان کي خليفو بڻائينداسون جمع جي جا فرد ٽي ٿيندا آهن گهٽ ۾ گهٽ يا مٿي ڀلي هجن گهٽ نه

نبي سائين فرمايو ته ٽيهه سال خلافت راشده ٿيندي ان خلافت راشده جو انداز ٽيهه سال آهي هاڻي ٽيهن سالن جي اندر منڪم جو کرا تهان کي ئي خليفو بڻائيندس پوء ته هڪڙو ٿيو ته الله تعاليٰ جو واعدو به قرآن ۾ پورو نٿو ٿئي جيڪڏهن هڪڙي حضرت علي سائين کي خليفو اول ڪجي ها بلا فصل ايڏي وڏي غلطي ٿي گردن ۾ پوي تنهن ڪري جيڪڏهن حضرت عمر فاروق کي خليفو بڻائجي ها ته به اڃا ٽي ماڻهو ٿي ٿا سگهن عمر فاروق حضرت عثمان حضرت علي ڪرم الله وجهه منڪم ۾ واعدو ايستائين پڙهي ٿو پر جيڪڏهن حضرت عثمان کي اول خليفو بڻائجي ها بلا فصل پوء حضرت علي سائين ته منڪم ڪونه ٿو ٿئي ڇو ته پوء جماعت نه رهي ٽي ماڻهو ته هجن هتي به ٽي ماڻهو جماعت ۾ هڪڙو پيشوان ٻه پويون اهڙيء طرح سان حضرت عثمان کي جيڪڏهن خليفو بڻائجي ها، خليفو بلا فصل، ۽ هو ٻه خليفا نه بڻجن ها ته وفات ڪري وڃن ها، تو به منڪم جو واعدو پورو نه ٿئي ها. جڏهن ٻن سان نٿو پورو ٿئي ته هڪڙي حضرت علي سائين سان ڪيئن خدا جو واعدو پورو ٿئي ها؟ خدا جو واعدو ائين پورو ٿيو جڏهن حضرت ابوبڪر صديق کان وٺي خلافت هلي. يا ايها الناس علمنا منطق الطير اي انسانو اسان کي سيکاريو ويو آهي گفتگو پکين جو معنيٰ پکين جي ٻولي اسان ڄاڻون ٿا اهي جيڪي آواز پکي ڪن ٿا پنهنجي پنهنجي خيال ۾ اهي ٻوليون ٿا ڳالهائين رب تبارڪ وتعاليٰ انهن ۾ لطيف تفاوت رکيا آهن ۽ متشابه متقارب انهن جا آواز آهن جن کي سليمان عليه السلام پنهنجي سمجه ۾ ڄاڻي ورتو هو ته هن طرح هي اکر ڳالهائن ٿا اهو الله تبارڪ وتعاليٰ هن کي انهيء حرڪات ۽ ان جي اصوات کي ڪو بي معنيٰ نه ٺهرايو آهي ۽ اهي سليمان عليه السلام جي فهم ۾ اهي امتياز پيا رکن تنهن ڪري انهن جو گفتگو پيا سمجهن و اوتينا من ڪل شيء اسان کي هر شيء ڏني وئي آهي رب تعاليٰ دولت ڏني آهي خزانا ڏنا لشڪر ڏنا ان هذا لهو الفضل المبين هي آهي فضل وڏو پڌرو صريح مهرباني آهي وحشر

۽ خفي ۾ اچڻ جي لاء بي پرواهي ۽ غني پوء هن کي بڻايو معنيٰ ڪنهن ٻئي کي ضرورت نه پئي پئي جو پنهنجي جنس کان ڇڏي ٻي جنس جي حفاظت ڪري ائين الله تعاليٰ هن جي حڪم جو تصرف رکيو حتٰي اذا اتوا علي واد النمل سليمان عليه السلام هڪ دفعي پنهنجي سفر ۾ ٿي هليو اها جيرون جو علائقو آهي عسقلان جو علائقو آهي اتي حضرت سليمان عليه السلام پنهنجي منزل پنهنجي رستي سان ٿي ويو پوء اتي ڪيولن پاڻ ۾ ڳالهايو چيوٽن

سليمان عليه السلام اها هدايت جيڪا ڪوليء پنهنجي قوم کي ڪئي، اها سليمان عليه السلام ٻڌي ٻڌي ۽ ان تي کليو مرڪيو. اهڙو ڪو خاص آواز ته ڪونه هو، پر سليمان عليه السلام کي الله تعاليٰ اها ڳالهه سمجهائي، معجزي جي طور تي آهي، ڇو ته ڪولي جو آواز مٿي ايڏو ڪو رڙ ته ڪانه هئي ايڏي، هن پنهنجي قوم کي ٻڌائي، ايڏو آواز اسان کي ئي ٻڌڻ ۾ ڪولين جو ڪونه ايندو آهي، اها معجزي جي طور تي هن کي ٻڌڻ ۾ آئي، اهڙو حقير ترين جانور. پنهنجي اجتماعي حيات ۽ پنهنجي سياسي نظام کي محفوظ رکڻ جي لاء عجيب قسم جون ڳالهيون ٿو ڪري جو انهن کي حڪم ٿو ڪري ته ڀڄي نڪري وڃو پنهنجي جان کي بچايو پنهنجي خاندان ۽ قبائل ٻچن کي محفوظ رکو معلوم ٿيو ته هڪڙي جيڪا بالاتر طاقت ايندي آهي ان کان تحفظ لازم آهي ۽ انهن ۾ تمام وڏي وڏا هڪڙا انتظام به آهن جيڪي جديد تحقيق وارن لکيا آهن دائرة المعارف مصري هڪڙو ڪتاب آهي ان ۾ لکن ٿا ته جڏهن دشمن هنن وٽ ايندو آهي ته لشڪر جي لشڪر ڪري مقابلي جي لاء تيار ٿي ويندا آهن ۽ انهن ۾ باقاعدي هنن کي پنهنجي